ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ຂະແໜງການດູແລຄົນແກ່ຊະລາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຖືກໃຈດູເບິ່ງ ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍຈະເລັ່ງລັດການພະຍາຍາມຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນແກ່ ຊະລາທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຄ້ຳຈູນຄົນພິການ ນີ້ໄດ້ຊື່ວ່າ five days blitz ກໍລະນີເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນນີ້ບໍ່ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະ ລາ ແຕ່ຂະແໜງການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຖືກມອງເບິ່ງ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຕົກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ ຍ້ອນແລ້ວ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນມີຊີວິດຊີວາຂຶ້ນໃນສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕຣເລ ຍ ກ່ຽວກັບການຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ບາງແນວ ທີ່ມີຄົນບໍ່ຫຼາຍຖືກຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ Murray Watt ທັນແຖວຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ດັນກັນກັບ Richard Colbeck ລັດຖະມົນ ຕີ Aged Care ອົດສະຕຣາເລຍ ຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນໄລຍະການພິຈາລະນາເບິ່ງໂຄງການການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍຄະນະກຳມະການສະພາສູງຄະນະໜຶ່ງ ທ່ານ Colbeck ກໍດັນກັນຢ່າງແຮງກັບ Katy Gallagher ຜູ້ແທນລາຊະດອນສະ ພາສູງອົດສະຕຣາເລຍຈາກພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍດ້ວຍ ໃນໄລຍະການສອບຖາມກັນໃນກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ
ຖືກສອບຖາມຢ່າງລະອຽດໂດຍ Mark Butler ໂຄສົກສາທາລະນະສຸກຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍວ່າ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບໂຄງການການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ການດູແ ລຄົນແກ່ຊະລາ ແມ່ນບໍ ທີ່ Scott Morrison ຕອບວ່າ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບດັ່ງນັ້ນແທ້ສຳລັບທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ຍ້ອນມີການຢ້ານກົວຍິ່ງໆຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິກິດໂຄວິດ-19 ຈະຊຳເຮື້ອຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຖານ ທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ບັດນີ້ລັດວິກຕໍເຣຍກຳລັງເປັນຜູ້ນຳພາ ດັນເມືອໜ້າຢູ່ Luke Donnellan ລັດຖະມົນຕີ Disability Ageing and Care Victoria ປະກາດການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢ່າງວ່ອງໄວ 5 ມື້ ແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງ Senator Colbeck ເວົ້າວ່າ ທ່ານດີອົກດີໃຈກັບຄວາມຄືບໜ້ານັ້ນ ແຕ່ບາງຜູ້ບາງຄົນບໍ່ມີຄວາມອົບອຸ່ນດັ່ງທ່ານ Colbeck ນັ້ນ Ian Yates ທີ່ Council the Ageing ເວົ້າວ່າ

ເວົ້າວ່າ ການຊັກຍຸກສັກຢາຕ່າງໆ ໃນການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນໃນການດູແລຄົນພິການ Anthony Albanese ຜູ້ນຳຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ໃຈເບິ່ງ Scott Morrison ກ່ຽວກັບ Scott Morrison ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢູ່ເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັ ບການຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ພາຍໃຕ້ໄລຍະການສອບຖາມກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ Brendan Murphy ສະມາຊິກສະພາສູງອົດສະຕຣາລີຂອງພັກລິເບີໂຣອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່ າ ການທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ not a race ນັ້ນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວໝາຍເຖິງການຮັບຮູ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍທາງການການແພດ SBS ໄດ້ລົມກັນກັບຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ເຫັນວ່າຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມ ເຫຼືອອົກເຫຼືອໃຈ ແລະ ມີຄວາມຢ້ານກົວຕ່າງໆ ພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ບໍ່ອອກຈາກຫ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເວົ້າວ່າຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍລົງ ຖ້າການຊຸກຍູ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ ຖະບານອົດສະຕຣາລີນັ້ນມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast